SBS Radio Lao ການດູແລໂຕເອງມັນມີຄວາມໝາຍບໍ່ຄືກັນສຳລັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ການຄົ້ນຄວ້າໃນດ້ານການແພດຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ການດູແລໂຕເອງເປັນແນວທາງໃຫ້ມີຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ຄືອຸດົມສົມບູນໃນພາຍຫຼັງ ແຕ່ ການດູແລຕົວເອງມັນບໍ່ແມ່ນຂອງງ່າຍດາຍສຳລັບຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງທີ່ມີຄອບມີຄົວ ຫຼືມີລູກ ທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກໆແດ່ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ເລື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມອງເບິ່ງວິທີທາງທີ່ເຮົາສາ ມາດນຳເຂົ້າມາປະກອບໃສ່ການດູແລຕົວເອງ ໃນແຕ່ລະມື້ລະວັນ ຟາຕິມາ ຮັດຊີ ທີ່ຕັ້ງພື້ນຖານຢູ່ທີ່ Logan Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບໍ່ມີຄວາມດີອົກດີໃຈໃນການເຮັດວຽກເຮັດການ ເມື່ອມີຄວາມຍາກຊາໃນການດູ ແລຄອບຄົວທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍຂອງຍານາງ ຍານາງໄປເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາໂຄງການສ່ວນໂຕທີ່ກິນເວລາເຖິງໜຶ່ງສັບປະດາທີ່ໜັກໜ່ວງ I was very overweight, I felt really tired and I felt like every day was a chore.

ສຶກສາເບິ່ງສະພາບການດູແລຕົວເອງຂອງຄົນໃນອົດສະຕຣາເລຍ ແລ້ວເຫັນວ່າ 80 ເປີເຊັນຂອງພະຍາດຫົວໃຈ Stroke ແລະ ເບົາຫວານຊະນິດ 2 ແລະ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງມະເຮັງ ສາມາດຖືກປ້ອງກັນໄ ວ້ໄດ້ໂດຍການດູແລຕົວເອງທີ່ຈົບດີ ເຊັ່ນ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ການກິນອາຫານການກິນທີ່ດີ ແລະ ການປະລະສຸລາ ແລະ ຢາດູດ

ມີການເຈັບໂຊຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍເຖິງ 1.6 ເທົ່າ ໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ຮ່າງກາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແຕ່ທ່ານ Doctor Grant Blashki ທີ່ Beyond Blue ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຈາກນານາວັດທະນະທຳມັກຫຼີກລ້ຽງການສົນທະນາກັນ ໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດຂອງຜູ້ຊາຍກັບທ່ານໝໍ ຍ້ອນມີມົນທິນໃນດ້ານວັດທະນະທຳ Doctor Blashki ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຮູ້ເຫັນຂອງ Beyond Blue ວ່າ if they have some stresses or can't sleep or their mood is low or they are fighting a lot with their partner, they would think, oh, this is not a problem for the GP. But actually, the GP is like the gateway to Australia's mental health system. They can do what we call a GP mental health plan and it means that you will get support from ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄົນອົດສະຕຣາລີທັງໝົດຈະປະສົບກັບອາການສຸຂະພາບປະສາດໃນໄລຍະຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍການເປັນຄວາມຕ່ຳຕ້ ອຍຄ່ອຍໃຈ 1 ລ້ານຄົນ ແລະ 2 ລ້ານຄົນເປັນຄວາມກັງວົນໃຈໃນຍາມໃດຍາມໜຶ່ງ ຍານາງ ມາຊິລາ ມີລູກ 2 ຄົນ ແລະ ເປັນອາການຄວາມຕ່ຳຕ້ອຍຄ່ອຍໃຈພາຍຫຼັງທີ່ເກີດລູກຄົນທີ 1 ແລ້ວ ບັນຫານີ້ເປັນໄປຈົນກວ່ າຍານາງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາເອົາການດູແລຍານາງເຂົ້າໃສ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງຍານາງ ຍານາງ ມາຊິລາ ໄປໃຫ້ບົວລະບັດ ແລະ ເສີມສວຍຕີນ ແລະ ມືຂອງຍານາງ ໄປໃຫ້ນວດ ໄປເດີນຍ່າງ ນອກນັ້ນ ຍານາງ ກໍກະທຳການສະມາທິພາຍຫຼັງມື້ທີ່ຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະ ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍພຽງແຕ່ພັກຜ່ອນ 15 ນາທີ ໄປດື່ມນ້ຳ ແມ່ນວ່າກໍເປັນການເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນ ແຕ່ ດຣ ວັງ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍທີ່ມີບັນຫາໃ ນດ້ານພາສາອາດບໍ່ສຳເລັດໃນການດູແລຕົວເອງ

such as Pap smear program or breast screen program and unfortunately these women often would have a lot of ໂດຍຂຶ້ນກັບສະຖານະພາບຂອງບຸກຄົນ ການດູແລຕົວເອງສາມາດມີຄວາມໝາຍບໍ່ຄືກັນສຳລັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ສຳລັບບາງຄົນ ມັນອາດແມ່ນຄວາມປອດໄພຈາກຄວາມຕີຕ່ອຍ ໃນຄອບຄົວ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງຍານາງຊີ້ແຈງວ່າ ການດູແລຕົວເອງມີສາຍພົວພັນ

taking small steps to staying connected and doing things that we enjoy, walks with somebody else ໃຫ້ແນວຄິດທີ່ດີເລີດ 100 ເປີເຊັນແກ່ຍານາງເອງ ເປັນປະຈຳ ໄປຈິມ ພາວະນາ 5 ຄັ້ງ ຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງໃນທຸກໆມື້ ນອກນັ້ນກໍບອກສອນການນຳຮຽນແກ່ລູກຊາຍ 3 ຄົນໃນໄ ລຍະລັອກດາວໂຄວິດ-19 ແລະ ບອກສອນຄວາມສຳພັນກັນ ຄື Relationship Coach ຈົ່ງໃຫ້ສິດບູລິມະສິດແກ່ການດູແລທ່ານໃນ National Women's Week ຈາກແຕ່ວັນທີ 6 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ແລະ ສຳລັບຄວາມແນະນຳໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ www.womenshealthweek.com.au ສຳລັບການຄ້ຳຈູນ ໃນດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ ໃຫ້ໂທຫາ Beyond Blue 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງ ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1300 22 46 36 ສຳລັບກິດຈະການແປພາສາໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ໃຫ້ໂທຫາ TIS ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 13 14 50 ຖ້າທ່ານມີບັນຫາໃນ ດ້ານຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຫຼື ເພດ ໃຫ້ໂທຫາ 1800 RESPECT ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1800 737 732 ສຳລັບໄພອັນຕະລາຍ ໃຫ້ໂທ 000 ໂລດ ຄືໃນທັນທີທັນໃດ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ